ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ ຈັ່ງແມ່ນຄັກເນາະ ສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ ມີຄົນແກ່ຊະລາສອງຄົນຖືກສັກຢານັ້ນໃຫ້ເຖິງ ສີ່ເທື່ອ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສີ່ເທື່ອ ທ່ານ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ທີ່ຖືກສັກຢາບໍ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໂດຍໃຊ້ຢາແວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ຂອ ງບໍລິສັດ Pfizer ນັ້ນ ແມ່ນວ່າບໍ່ມີວີ່ແວວ ຜິດປົກກະຕິຫຍັງຈາກຢານັ້ນ ການຊີ້ແຈງຂອງທ່ານນັ້ນ ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ອົດສະເຕຣເລຍລົງໄມ້ລົງມື ສັກຢຸກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢູ່ ໂຊກ ດີທີ່ຍ້ອນຄວາມວ່ອງໄວຂອງຜູ້ຊ່ວຍທ່ານໝໍ ເລີຍບໍ່ມີຄົນແກ່ຊະລາໃດໆຕື່ມອີກ ຖືກສັກຢານັ້ນໂດຍການຜິດພາດ ຄົນຊະລາສອງຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດູແລ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ນັ້ນ ໃນວັນອັງຄານທີ 23 ກຸມພາແລ້ວນີ້ ຖື ກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ໃຫ້ເຖິງ 4 ຄັ້ງ 4 ຄັ້ງ ຕາມປະລິມານ ໂດຍທ່ານໝໍຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກຈ້າງເປັນຜູ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຕາມແຜນການຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ໃນການບໍລິການກ ານສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄົນແກ່ຊະລາສອງຄົນນັ້ນ ກຳລັງຖືກສັງເກດການ ແລະ ເຝົ້າລະວັງເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເຖິງດຽວນີ້ ທັງສອງນັ້ນບໍ່ມີອາການໃດໆ ຈາກການຜິດພາດນັ້ນ ຄືຖືກສັກຢາໃຫ້ເຖິງສີ່ຄັ້ງ ທ່ານໝໍຜູ້ສັກນັ້ນ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການສືບສວນຢູ່ ກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກະທຳການຝຶກຫັດອັນຈຳເປັນ ຈົບກຳນົດ ຫຼື ບໍ່ ຜູ້ກ່ຽວຖືກໂຈະໜ້າທີ່ວຽກງານໄວ້ແລ້ ວ ຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ຍານາງປາລາເຊຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ຂຽນສານສະບັບໜຶ່ງເຖິງ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ມີກອງປະຊຸມຂັ້ນແຫ່ງຊາດລະຫວ່າງລັດຖະບານຕ່າງໆ ເພື່ອຈະເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈວ່າ ການຜິດພາດນັ້ນ

ລັດຕ່າງໆ ກຳລັງກະທຳການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຕ່າງໆຢູ່ ພະນັກງານສຸຂະພາບດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອ ງຈົບການຝຶກຝົນຜ່ານທາງອອນລາຍ ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນກວດ ບໍ່ແມ່ນໃນຫຼອດສັກຢາທີ່ສຳເລັດຮູບ Paul Kelly ຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດອົດສະຕຣາ ລີເວົ້າວ່າ ການຝຶກຫັດນັ້ນແມ່ນການຝຶກຫັດອັນດຽວຄືກັນໝົດ ທີ່ຄົນຖືກຝຶກຫັດໃຫ້ ທີ່ພະນັກງານດ້ານສຸຂະພາບຖືກຝຶກຫັດຄືກັນ ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍທ່ານໝໍ ຫຼືທ່ານໝໍກໍຕາມ

ໂດຍມີຜົນຂ້າງຄຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເປັນມື້ໃໝ່ອີກທີ່ບໍ່ມີໃຜເປັນໂຄວິດ-19 ຈັກຄົນຈາກການຕິດແປດກັນໃນຊຸມຊົນ New South Wales ກຳລັງຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄື ເລີ່ມແຕ່ສຳລັບວັນທີ 26 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ບ້ານເຮືອນສາມາດບັນຈຸຄົນທີ່ມາຫາໄດ້ 50 ຄົນ ຈິມ 50 ຄົນ 30 ຄົນສາມາດໂຮມກັນຮ້ອງເພງ choir ແລະ 30 ຄົນ

ຢູ່ໃນງານວິວາ ແມ່ນສາມາດຜ່ອນຄາຍໄດ້ ລັດ South Australia ເປີດຊາຍແດນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນ Greater Melbourne ແລ້ວ ແຕ່ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຄວາຣັນຕີນ ເມື່ອໄປຮອດລັດ South Australia ທ່ານ Marshall ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ South Australia ເວົ້າວ່າ

ໄປຫານັກການເມືອງຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະເຕຣເລຍນຳ ຄົນອົດສະເຕຣເລຍເຖິງຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນກຳລັງພະຍາຍາມກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາ ມຍາກຊາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຖ້ຽວບິນຖືກລົບລ້າງ ມີກຳນົດສຳລັບຈຳນວນຄົນທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນ ສຳລັບລະບົບການໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນພາສາຂອງ ທ່ານເອງ